ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ ຊາວອົດສະຕຣາລີກໍຈະມຸ່ງໜ້າໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ຫຼາຍຄົນກໍອາດຈະລົງຄະແນນສຽງກ່ອນມື້ຂອງ ການປ່ອນບັດນັ້ນ ນັກຄົ້ນຄວ້າມະຫາວິທະຍາໄລຄົນໜຶ່ງກ່າວວ່າ ແນວໂນ້ມນີ້ກຳລັງຈະກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຫຼັກຖານຈາກຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງອອສເຕຣເລຍ ຢືນຢັນເລື່ອງນີ້ Stephanie Corsetti ລາຍງານ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຂອງລັດຖະບານປີນີ້ ຜູ້ນຳພັກ ແລະ ຜູ້ລົງສະໝັກໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ປ່ອນບັດ ແລະ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກິດຈະກຳໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງສຸຂະພາບໜ້ອຍລົງກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ການພົບ ແລະ ທັກທາຍ ການໂອ້ລົມ ແລະ ໂອກາດຖ່າຍຮູບອື່ນໆ ໃນເສັ້ນທາງຂອງການຫາສຽງ ສາມາດຊ່ວຍດຶງດູດການສະເໜີຂ່າວຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນ ກ່ອນທີ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຈະຕັດ ສິນໃຈວ່າຈະປ່ອນບັດໃຫ້ໃຜ ຈາກຄະນະຂອງກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ Evan Ekin-Smyth ກ່າວວ່າ ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນເທື່ອວ່າຜູ້ປ່ອນບັດຈະເລືອກແນວໃດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເລືອກທີ່ຈະປ່ອນ ບັດລ່ວງໜ້າກ່ອນມື້ເລືອກຕັ້ງ
ມັນເປັນເຫດການໃນຊຸມຊົນທີ່ກ່ຽວກັບບຸກຄົນ ແຕ່ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນມື້ເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ໃນໄລຍະ 10 ຫຼື 15 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນວ່າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທົ່ວໄປໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ໃນແຕ່ລະຂອບເຂດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ແຕ່ບາງທີອາດຈະບໍ່ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເຮົາຄາດຄິດ ການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນມື້ເລືອກຕັ້ງສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍບຸກຄົນທີ່ສູນເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ປະຊາຊົນສາມາດຍື່ນການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ແຕ່ທ່ານ Ekin-Smyth ກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດວ່າຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ປ່ອນບັດ Postal voting hasn't ການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄືກັນກັບການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນມື້ເລືອກຕັ້ງ ການລົງຄະ ແນນສຽງທາງໄປສະນີຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບເດີມ ຄືປະມານ 8 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີໃນການເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະຄັ້ງ ເປີເຊັນມັນອາດຈະສູງຂຶ້ນໃນການເລືອກຕັ້ ງລັດຖະບານຊຸດນີ້ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າມັນຈະມີການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າຢ່າງທີ່ຊາວອອສເຕຣເລຍບາງຄົນໄດ້ຄາດຄິດໄວ້ ການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນມື້ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ທາງໄປສະນີສ າມາດເຮັດໄດ້ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ຢູ່ນອກເຂດເລືອກຕັ້ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງທະບຽນ ຢູ່ໄກຫຼາຍກວ່າ 8 ກິໂລແມັດຈາກສະຖານທີ່ລົງຄະແນນສຽງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດລາວຽກໄດ້ ເຫດຜົນອື່ນໆ ທີ່ຄົນບໍ່ສາມາດມາລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍເຫດຜົນທາງສາສະໜາ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຖືກກັກຂັງ ຫຼື ມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ ເງື່ອນໄຂທາງການແພດ ແລະ ການຖືພາ ຍັງສາມາດເປັນເຫດຜົ ນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນມື້ເລືອກຕັ້ງ ແຕ່ຜູ້ຊ່ວຍນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ La Trobe ທ່ານ Ian Tulloch ກ່າວວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງໃນກ່ອນມື້ເລືອກຕັ້ງໄດ້ສົ່ງຜົນໃນການປ່ຽນແປງຂອງການຫາສ ຽງເລືອກຕັ້ງ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າໃນໄລຍະ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ ກ່ອນຈະມີການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນມື້ເລືອກຕັ້ງ ບັນດາພັກໃຫຍ່ມັກຈະປະກາດເລື່ອງທີ່ສຳຄັນໃນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະ ໂນ້ມນ້າວການລົງຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານັ້ນ ບັດນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ປະກາດນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານັ້ນກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເລືອກຕັ້ງກ່ອນມື້ປ່ອນບັດ ໄລຍະເວລາການລົງຄະແ ນນສຽງກ່ອນມື້ເລືອກຕັ້ງຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ອາທິດກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມນັ້ນມີຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ ທີ່ເວັບໄຊຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂອງອົດສະຕຣາລີ